۽ اي جنن ۽ ماڻهن جون ٽوليون! اوهان مان اوهان وٽ پيغمبر نه آيا هئا ڇا، جو منهنجون آيتون اوهان تي پڙهيائون ٿي ۽ هن ڏينهن جي آڏي ٿيڻ کان اڳ اوهان کي ڊيڄاريائون ٿي، چوندا ته پاڻ تي شاهدي ڏنيسون ۽ کين دنيائي حياتيء ٺڳيو هو ۽ هاڻي پاڻ تي شاهدي ڏنائون ته پاڻ ڪافر هئا.